ຈາກແຕ່ສັບປະດາໜ້າແລະໃນລາຍການພາສາລາວຈະປິດຊົ່ວຄາວ ແລ້ວຈະກັບຄືນມາອອກອາກາດໃນວັນເສົາທີ 16 ມັງກອນ 2021 ໃນເວລາ 9 ໂມງຄ່ຳ ໃນໄລຍະປິດນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈັດລາຍການອື່ນແທນຈາ ກ SBS Chill Music Channel ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກະລຸນາສົ່ງອີເມວເຖິງ comments@sbs.com.au